SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະໂທລະສັບມືຖື
ແນ່ນອນວິກິດສາທາລະນະສຸກ ຫຼືວ່າສຸຂະພາບ ຫຼືວ່າໂຄໂຣນາໄວຣັສ ເຮີຮ້າຍຂຶ້ນຕື່ມ ເມື່ອທີ່ມີທີ່ຜູ້ທີ່ຖືກພະຍາດດັ່ງກ່າວຕິດແປດຈົນຕາຍ ບໍ່ຖືກຊາປະນະກິດສົບໂດຍດີ ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ເຫຼືອອົກເຫຼືອໃຈ ແລະເສຍອົ ກເສຍໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງອັນໜຶ່ງ ການອຳລາຈາກຄົນທີ່ຕົນມັກຮັກເຄົາລົບນັບຖືແຕ່ໃດໆມາ ບໍ່ຍາກຊາປານດຽວນີ້ຈັກເທື່ອ ແລະຍານາງ Sarah Godfrey ແພດໝໍໃນດ້ານຈິດປະສາດ ຄື Psychologist ທັງກໍເປັນປະທານຂອງອົງການຈັດ ຕັ້ງ Grief Line ກໍມີຄວາມເຫັນດັ່ງນັ້ນ ຍານາງເວົ້າວ່າ ທຸກຄົນງົງແດ່ຈັກໜ້ອຍ ແລະເອົາຄວາມຮູ້ສຶກນີ້ໄປຊຸກຊ້ອນໄວ້ໃສ ເຮົາຈະຄ້ຳຈູນກັນໄດ້ແບບໃດ ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດດູແລກັນ ແລະຄອບຄົວຂອງເຮົາ ແລະເພື່ ອນໆ ເມື່ອມີຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈ ເມື່ອທີ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາກະທຳໃນຍາມປົກກະຕິ ແລະຮູ້ຈັກ ແລະຖືກບອກສອນຍຸຕິສິ້ນສຸດລົງ Grief Line ກຳລັງປະສົບກັບການມີໂທລະສັບເຂົ້າມາຫາມາກມາຍ ຈາກຄົນທີ່ສູນເ ສຍຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຫຼືໝູ່ເພື່ອນ ຫຼືຜູ້ໃກ້ຊິດ ຊຶ່ງພວກເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມປອບໃຈການສູນເສຍນັ້ນ ແລ້ວບໍ່ແລ້ວກໍຖືກຕ້ອງຫ້າມໂດຍມາດຕະການອັນໜັກໜ່ວງ ທີ່ມີຂຶ້ນທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາເລຍດ້ວຍ InvoCare ກະທຳກາ ນຊາປະນະກິດສົບທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ນິວຊີແລນ ແລະສິງກະໂປ ຍານາງ Lynne Gallucci ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ເວົ້າວ່າ ການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບຊາຍແດນຕ່າງໆ ເຮັດ ໃຫ້ສະມາຊິກຄອບຄົວຜູ້ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດ ເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວບໍ່ສາມາດໄປຮ່ວມພິທີຊາປະນະກິດສົບໂດຍຕົນເອງ ນີ້ແປວ່າ ບໍລິສັດການສົ່ງສະການຕ້ອງສ້າງແວດລ້ອມຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຄົນທີ່ໄວ້ອາໄລມາເຕົ້າໂຮ ມກັນ ໂດຍວິທີທາງອື່ນໆ Gallucci ເວົ້າວ່າ ບາງຄັ້ງນັ້ນສາມາດແມ່ນໂດຍການໄວ້ອາໄລໂດຍດອກໄມ້ ແລະຍານາງມີຄອບຄົວອາຊີຄອບຄົວໜຶ່ງໃນນະຄອນແມລເບີນ ທີ່ຂໍໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍທີ່ໃນຍາມປົກກະຕິມາຮ່ວມຊ າປະນະກິດສົບນັ້ນ ຈົ່ງສົ່ງດອກໄມ້ສີເຫຼືອງ ໂດຍມີຊື່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕິດໃສ່ໄປໃຫ້ ເມື່ອທີ່ຍານາງມອງເບິ່ງໂບດນັ້ນ ສິ່ງທີ່ຍານາງເຫັນແມ່ນຕັ່ງແປດ 500 ຕັ່ງ ທີ່ຕາມທຳມະດາມີຄົນນັ່ງ ແຕ່ບັດນີ້ມີພຽງແຕ່ຄອ ບຄົວນັ້ນ 10 ຄົນຈາກຄອບຄົວນັ້ນ ເຫັນດອກໄມ້ສີເຫຼືອງທີ່ຕາງໜ້າສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທີ່ນຶກຄິດເຖິງພວກເຂົາເຈົ້າ ສຳລັບຄົນທີ່ສາມາດຂ້າມຊາຍແດນລະຫວ່າງເຂດແດນ ແລະຫຼືລັດຕ່າ ງໆໄດ້ ການໄປມາກໍກິນເວລົມເວລາຍາວນານ ຍ້ອນການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ດັ່ງຕ້ອງຂໍນັ້ນຂໍນີ້ ເຊັ່ນຂໍອະນຸຍາດ ແລະກະທຳນັ້ນກະທຳນີ້ ດັ່ງຄວາຣັນທີນເປັນເວລາຫຼາຍມື້ຫຼາຍວັນແລະອື່ນໆ ນີ້ແຮ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄ ວາມເຈັບແສບຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງລົ້ນເຫຼືອນຳດ້ວຍ ຍານາງ Gallucci ກໍເວົ້າວ່າ ນອກນັ້ນມັນກໍເປັນຄວາມໂສກເສົ້າທີ່ຄອບຄົວນັ້ນພົບພໍ້ ແລະເຫັນຍາດຕິພີ່ນ້ອງໃນການປົງສົບນັ້ນ ຍານາງຊີ້ແຈງວ່າ ເມື່ ອທີ່ມີການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ຫຼື ປິດຊາຍແດນໄວ້ ແມ່ນວ່າເຮົາສາມາດເຈາະຈົງໃສ່ສິ່ງທີ່ເຮົາສາມາດຄວບຄຸມໄວ້ໄດ້ ເມື່ອມີຄົນຕາຍ ຫຼື ເມື່ອທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດໄປຮ່ວມພິທີຊາປະນະກິດສົບໂດຍຕົນເອງ ວ່າແທ ນທີ່ທີ່ຈະເຈາະຈົງໃສ່ການກຳນົດຈຳນວນຄົນ ແມ່ນວ່າມັນແມ່ນເວລາທີ່ຈະນຶກຄິດແທ້ໆກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ມີຫຍັງແດ່ຖືກຄວບຄຸມໄວ້ ເຮົາສາມາດກະທຳຫຍັງແດ່ ເຮົາຈະໃກ້ຊິດກັນໄດ້ແບບໃດກັນ ການຢູ່ໃກ້ຊິດກັ ນນັ້ນແມ່ນຫຍັງ ມັນແມ່ນເຮົາຕ້ອງນັ່ງຢູ່ຂ້າງຕຽງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າບໍ ເຮົາສາມາດເອົາ iPad ເຂົ້າໄປນຳໄດ້ບໍ ເຮົາຈະນັ່ງຢູ່ນຳພວກເຂົາເຈົ້າບໍ ຮີດຄອງປະເພນີອັນມີມາຍາວນານແລ້ວ ກໍຖືກດັດແປງໃສ່ກັບ ການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານທັງຫຼາຍ ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ດຣ. Bianca Brijnath ນັກແພດສາດໃນດ້ານມະນຸດສາດ anthropologist ທັງກໍເປັນຜູ້ອຳນວຍການດ້ານ social gerontology ການສຶກສາເບິ່ງອາຍຸແກ່ຂອງຄົນໃນສັງຄົມ ຢູ່ທີ່ສະຖາບັນ National Aging Research Institute ເ ວົ້າວ່າ ຄອບຄົວຂອງສັງຄົມນານາວັດທະນະທຳ ແລະ ນານາພາສາ ຖືກລົບກວນໂດຍສະເພາະ ຍ້ອນທີ່ວ່າພິທີຊາປະນະກິດສົບເລື້ອຍໆໄປ ເປັນການຈາກກັນໄປອັນສຳຄັນທີ່ສຸດ ກາລູຊີ ເວົ້າວ່າ ກິດຈະການຊາ ປະນະກິດສົບຕ້ອງນ້ອຍລົງ ທີ່ບາງຄັ້ງບາງຄາວ ການເບິ່ງສົບຖືກແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍຄັ້ງຫຼາຍຫົນ ໂດຍມີຄົນເປັນຈຸນ້ອຍໆເຂົ້າໄປເບິ່ງ ແລະ ໄວ້ອາໄລໄດ້ ສຳລັບຄອບຄົວອາຊີທີ່ເຄົາລົບນັບຖືສາສະໜາພຸດ ແ ລະ Taoist ພິທີຕ່າງໆໃນດ້ານສາສະໜາດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມສຳຄັນໃນດ້ານຮີດຄອງປະເພນີວັດທະນະທຳ ແລະ ໃນດ້ານສາສະໜາທີ່ຖືກກະທຳຂຶ້ນ ຍານາງ ກາລູຊີ ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ໃນແມລເບີນ ພວກເຂົາເຈົ້າຕັ້ງ drive through ຂັບ ລົດຜ່ານເຂົ້າໄປ ຜ່ານຖາດທູບທຽນ ທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ຈົບດີຫຼາຍ ເພາະຄົນສາມາດຂັບລົດເຂົ້າໄປຮອດໄປເຖິງຖາດນັ້ນ ຈູດທູບຈູດທຽນ ແລ້ວຂັບລົດອອກໄປ ນີ້ແປວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຄວບຄຸມການເຂົ້າໄປ ເມື່ອຄອບຄົວອອກມາຈາກໂບດ ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດເຫັນທູບທຽນທີ່ຖືກນຳໄປບູຊາໄວ້ອາໄລ ແລະ ເຫັນວ່າມັນມີຈັກຄົນຄິດຮອດຄິດເຖິງນຳພວກເຂົາເຈົ້າໃນໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ ໂດຍການມີການຕ້ອ ງຫ້າມຕ່າງໆຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຍານາງ ກາລູຊີ ເວົ້າວ່າ ຄອບຄົວຂອງຄົນຊາວເກາະປາຊີຟິກໃນ Queensland ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ມີວິທີການໃໝ່ສຳລັບຊຸມຊົນທີ່ຈະເຮັດບຸນຮ່ວມກັນ ພາຍຫຼັງຊາປະນະກິດສົບແລ້ວວ່າ ພ ວກເຂົາເຈົ້າຂັບລົດບັນທຸກເຂົ້າມາແລ້ວຈອດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ແລ້ວຄອບຄົວຈັດໃຫ້ແຂກໃຫ້ຄົນທຸກໆຄົນໄດ້ອາຫານການກິນເປັນກ່ອງອັນໜຶ່ງ ຕາມບຸນຕາມງານທີ່ເຄີຍເຮັດ ໂດຍເຫດນີ້ທຸກໆຄົນໄດ້ກິນອາຫາ ນຄືກັນ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເປັນຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບຸນນັ້ນ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດອັນນີ້ຢູ່ໃນຫຼາຍສະຖານທີ່ພ້ອມໆກັນ ດຣ. Brijnath ເຫັນວ່າ ຄອບຄົວທີ່ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດນັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງອາໄສໂຊຊຽວມີເດຍ ເພື່ອໄວ້ອາໄລ ຍ້ອນການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບການເດີນທາງອັນເນື່ອງມາຈາກໂຄວິດ-19 ກາລູຊີ ເວົ້າວ່າ ການຖ່າຍທອດສົດໆພິທີຊາ ປະນະກິດສົບ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວບໍ່ແມ່ນສິ່ງໃໝ່ໆ ແຕ່ມັນກັບກາຍມີຫຼາຍຂຶ້ນໃນຍາມໂຄວິດ-19 Godfrey ຄາດວ່າ ການຖ່າຍທອດອັນປຸດໆຂາດໆ ແລະ ການບໍ່ໄດ້ສຳຜັດກັນໃນດ້ານຄົນຕໍ່ຄົນ ທີ່ຄົນໄວ້ອາໄລຮ່ວມກັນ ແລະ ປອບໃ ຈກັນ ແລະ ກັນ ຈະເປັນການຊັກຊ້າການຟື້ນດີຄືນຈາກການເສົ້າສະຫຼົດໃຈ ໂດຍທີ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າປະເຊີນກັບກັບຄວາມຍາກຊາ ແລະ ເຄັ່ງຕຶງຈາກວິກິດໂຄໂຣນາໄວຣັສຢູ່ແລ້ວ ຢ່າລືມວ່າໂຄວິດ-19 ມັນມີຂຶ້ນ ໃນທົ່ວໂລກນີ້ ທີ່ມັນເລີ່ມລາມມາແຕ່ປະເທດຄອມມິວນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຈົນວ່າມີຄົນໃນໂລກນີ້ບໍ່ຫຼຸດ 32 ລ້ານຄົນແລ້ວເປັນໂຄວິດ-19 ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໄວ້ອາໄລເມື່ອທ່ານແຍກໂຕຢູ່ isolation ຍ້ອນໂຄວິດ -19 ຍານາງ Sarah Godfrey ສະເໜີວ່າ ທ່ານຍັງສາມາດໃກ້ຊິດກັບຄົນຂອງທ່ານໄດ້ໃນດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກ ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ສາມາດໄປຮ່ວມພິທີຊາປະນະກິດສົບໂດຍຕົນເອງ ໃຫ້ເກັບມ້ຽນສິ່ງຂອງທີ່ຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດໃຊ້ສອຍນັ້ນ ໄວ້ ນີ້ຈະເປັນການຈາລຶກເຖິງຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດໄປນັ້ນ ຍານາງໃຫ້ກຳລັງຈິດກຳລັງໃຈແກ່ຜູ້ທີ່ໄວ້ອາໄລ ຈົ່ງຄວບຄຸມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໂດຍໄວ້ອາໄລໂດຍວິທີທາງຂອງຕົນເອງ ຖ້າຫາກທ່ານຮູ້ທ່ ານຊາບວ່າໃຜ ໃນວ່າງມໍ່ໆນີ້ສູນເສຍຄົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ດູແລຊູຊ່ວຍກັນໂດຍນານາວິທີ ເຊັ່ນ ສົ່ງບັດຄາດ ດອກໄມ້ ໜັງສື ແລະ ອື່ນໆ ໄປໃຫ້ກັນ ສຳລັບການແນະນຳ ຫຼື ປຶກສາສຳລັບການສູນເສຍຄົນຂອງ ຕົນ ໃຫ້ໂທຫາ Grief Line ສຳລັບນ້ຳເບີໂທລະສັບໃນລັດຂອງທ່ານ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.griefline.org.au ແລະ ກໍສາມາດໂທຫາ Beyond Blue ໂດຍນ້ຳເບີໂທລະສັບ 1300 22 46 36 ຖ້າຫາກວ່າຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານພາສາ ໃຫ້ໂທຫາກິດຈະກາ ນແປພາສາ TIS ໂດຍນ້ຳເບີໂທລະສັບ 13 14 50
ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ